مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار يۇقىرىدا بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار تۆۋەندە دىققىتىڭلار تەپسىلىي مەزمۇنلاردا بولسۇن بۇنىڭدا ئالدى بىلەن

ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاينىڭ ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىكىگە پەيدا قىلىۋاتقان خەۋپىگە قارشى كەڭ كۆلەملىك ھەرىكەتكە ئۆتمەكتە رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى يىگىرمە بەشىنچى ئىيۇل كۈنى ئامېرىكىلىق مەبلەغ سالغۇچىلارنىڭ خىتاينىڭ سۈنئىي ئەقىل ۋە كۋانت تېخنىكىسى قاتارلىق ساھەلەرگە مۇناسىۋەتلىك خىتاي شىركەتلىرىگە سالغان مەبلىغىنى مالىيە مىنىستىرلىقىغا خەۋەر قىلىشنى تەلەپ قىلىدىغان بىر ماددىنى ماقۇللىغان ئالتىگە قارشى توقسان بىر ئاۋاز بىلەن ئۆتكەن بۇ ماددا دۆلەت مۇداپىئە ھوقۇق بېرىش قانۇنىغا كىرگۈزۈلگەن تۈزىتىش بولۇپ، ئالدىمىزدىكى ھەپتە بۇ قانۇننىڭ ئاۋام پالاتا نۇسخىسى ئاۋازغا قويۇلىدىكەن. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ خىتايدىكى تېخنىكا شىركەتلىرىگە مەبلەغ سېلىشىغا چەكلىمە قويىدىغان بۇ قانۇننى ماقۇللاش خىزمىتى بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكىلىقلارنى خىتاينىڭ يېرىم ئۆتكۈزگۈچ، سۈنئىي ئەقىل ۋە كۋانت تېخنىكىسى قاتارلىق ھەل قىلغۇچ تېخنىكىلارغا مەبلەغ سېلىشىنى چەكلەيدىغان مەمۇرىي بۇيرۇغى بىلەن ماس قەدەمدە ئەپ بېرىلغان بايدېن ھۆكۈمىتى يېقىندا ئامېرىكىنىڭ پەن تېخنىكا شىركەتلىرىنى ھەل قىلغۇچ ستراتېگىيىلىك ئەھمىيەتكە ئىگە تېخنىكىلارنى خىتايغا سېتىشتىن چەكلىگەن ئىدى مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ھازىر يەتتە دۆلەت گۇرۇھى قاتارلىق شېرىك دۆلەتلەرنىمۇ خىتايغا قارىتا مۇشۇ خىل چەكلىمىنى قويۇشقا قايىل قىلغان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئامېرىكىنىڭ باشلانغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپ مائارىپىغا كۆرسىتىۋاتقان تەسىرى ھەققىدە ئاگاھلاندۇرۇلغان فوكس خەۋەرلىرى تورىنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئامېرىكا مائارىپ سىستېمىسىدا ھەر قانداق شەكىلدىكى مېڭە يۇيۇش ھەرىكىتىگە قارشى تۇرۇشنى مەقسەت قىلغان مائارىپنى قوغدايدىغان ئاتا ئانىلار تەشكىلاتى خىتاي كومپارتىيىسى قوللاۋاتقان پۇل مۇئامىلە ئورۇنلىرىنىڭ ئامېرىكىنىڭ باشلانغۇچ ئوتتۇرا مەكتەپلىرى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ئاشكارىلانغان بىر دوكلات تەييارلىغان ئۇلار بۇ دوكلاتىغا كىچىك قىزىل دەرسخانا دەپ ماۋزۇ قويغان بولۇپ ئۇنىڭدا خىتايغا چېتىشلىق مىليونلىغان دوللارلىق مەبلەغ ئامېرىكىنىڭ باشلانغۇچ ئوتتۇرا مەكتەپ دەرسخانىلىرىغا قانداق كىرگەنلىكى شۇنداقلا ئامېرىكىلىق ئوقۇغۇچىلارنىڭ خىتاي تىلى ۋە مەدەنىيەت پروگراممىسى نامى ئاستىدا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ تەشۋىقاتى بىلەن ئۇچرىشىۋاتقانلىقىغا ئائىت ئىسپاتلار كۆرسىتىلگەن دوكلاتتا ئىلگىرى سۈرۈلۈشىچە ئامېرىكا مىقياسىدىكى بىر يۈز قىرىق ئۈچ مەكتەپ رايونى مۇشۇ خىلدىكى كۇڭزى ئىنستىتۇتى ۋە دەرسخانا قۇرۇش توغرىسىدا توختام تۈزگەن بولۇپ بۇلارنىڭ ئىچىدە ئامېرىكىدىكى ئەڭ داڭلىق پەن تېخنىكا ئوتتۇرا مەكتەپلىرى ۋە ئامېرىكىنىڭ ھەربىي بازىلىرىغا يېقىن جايلارغا ئورۇنلاشقان مەكتەپلەر باركەن بۇ دوكلات ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى ھەرقايسى كومىتېت ئەزالىرى ۋە شتات باشلىقلىرىغا ئەۋەتىلگەن مائارىپنى قوغدايدىغان ئاتا ئانىلار تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى نىكول نېيلى فوكس تېلېۋىزىيىسىگە قىلغان سۆزىدە بىزنىڭ تەكشۈرۈشىمىزدە بايقالغان كىشىنى چۆچۈتىدىغان دەلىل ئىسپاتلار ئاتا ئانىلار مائارىپ خىزمەتچىلىرى ۋە قانۇن بەلگىلىگۈچىلەرنى ئويلاندۇرۇشى كېرەك دېگەن مەبلەغ سالغۇچىلار ھازىر خىتايغا مەبلەغ سېلىشتىن ئۆزىنى تارتىپ باشقا دۆلەتلەرگە يۈزلەنمەكتە ئىكەن رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ مۇناسىۋەتلىك سانلىق مەلۇماتلارنى تەھلىل قىلىپ بايقىشىچە نۆۋەتتە ئامېرىكا ۋە ياۋروپالىق مەبلەغ سالغۇچىلار يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان قوش تەرەپلىك مەبلەغ ۋە ئالماشتۇرۇش سودا مەبلىغى قاتارلىق ساھەلەردە خىتايدىن ئۇزاقلىشىشقا باشلىغان بۇ ساھەلەرگە سېلىنىۋاتقان مەبلەغلەرنىڭ بىر قىسمى يەر شارىۋى ئىشلەپچىقىرىش تەمىنلەش زەنجىرى ئورنىنى ئېلىۋاتقان مېكسىكا ھىندىستان ۋيېتنام قاتارلىق دۆلەتلەرگە يۆتكەلگەن بۇندىن سىرت مەبلەغ سالغۇچىلار يەنە بىرازىلىيەدىن ئىبارەت تەرەققىيات ئىستىقبالى ياخشىراق دۆلەتلەرنى تاللاۋاتقان بولۇپ ياپونىيەمۇ شۇ دۆلەتلەر قاتارىدا ئىكەن نيۇ يوركتىكى يۇقىرى دەرىجىلىك مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش شىركىتىنىڭ دېرىكتورى مالكوم دورسون رويتېرس ئاگېنتلىقىغا قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ ئېكسپورت ئەۋزەللىكى تۆۋەنلىدى بۇ يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان مېكسىكا ھىندىستان ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ بوشلۇقنى تولدۇرۇشىغا پۇرسەت يارىتىپ بەردى يەر شارى تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ ئۆزگىرىشىگە بولغان ئېھتىياج كەلگۈسى ئون يىلدا مەبلەغنىڭ يۆتكىلىشىنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرىدۇ دېگەن يەر شارىۋى تىجارەتكە ئائىت سانلىق مەلۇمات شىركىتى بولغان رېفىنېتىۋنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە بۇ يىل ئىككىنچى پەسىلدە خىتايغا مەركەزلەشكەن قوش تەرەپلىك مەبلەغنىڭ ئالتە يۈز يەتمىش تۆت مىليون دوللارلىق قىسمى يوقالغان بولسا تەيۋەن، كورېيە ۋە ھىندىستاندىكى شىركەتلەر ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا بىر مىليارد دوللارلىق ساپ كىرىم رېكورتى ياراتقان. بۇندىن باشقا يەنە ئون چوڭ خىتاي مەركەزلىك قوش تەرەپلىك مەبلەغنىڭ كۆلىمى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلىدىكى ئەڭ يۇقىرى چەكتىن قىرىق پىرسەنتتىن كۆپرەك تۆۋەنلىگەن. ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى كىرىستوفېر رەي خىتاينىڭ سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىنى يامان نىيەتتە قوللىنىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان خەۋپنىڭ ئىنتايىن ئېغىرلىقىنى بىلدۈرگەن

سايبېرسكوپ خەۋەرلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇ بۇ سۆزلەرنى ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ ئاتلانتا شەھىرىدە ئورۇنلاشتۇرۇلغان تور تەھدىتى ھەققىدىكى بىر ئالىي دەرىجىلىكلەر يىغىنىدا ئېيتقان كىرىستوفېر رەي مۇنداق دېگەن باھالىشىمىزچە سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسى تەھدىت ئۇنسۇرلىرىنىڭ تېخىمۇ كۈچلۈك مۇرەككەپ خاسلاشتۇرۇش ۋە كېڭەيتىش ئىقتىدارىغا ئىگە تور ھۇجۇملىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشىغا ئىمكانىيەت يارىتىدۇ بۇنىڭغا ئازلا قالدى يىللاردىن بېرى زور مىقداردا سانلىق مەلۇماتلارنى ۋە بىزنىڭ يېڭىلىقلىرىمىزنى ئوغرىلىغان خىتاي بۇ تېخنىكىنى قوللانسا تېخىمۇ خەتەرلىك بولىدۇ مەلۇم بولىشىچە تېز سۈرئەتتە تەرەققىي قىلىۋاتقان سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىنىڭ ئامېرىكا بىخەتەرلىكىگە قانداق تەھدىت پەيدا قىلىدىغانلىقى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە دۆلەت مەجلىسى ئورتاق كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان جىددىي مەسىلە ئىكەن كرىستوفېر رەي سۆزىدە ئېف بىي ئاينىڭ بۇنىڭدىن كېيىن سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسى پەيدا قىلىدىغان تەھدىتكە ئالاھىدە دىققەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ رەيسى مايك گالاگېر يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇل كۈنى دۆلەت مەجلىسىدە قىلغان بىر سۆزىدە ئەگەر بىز خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ بىز بىلەن بولغان تېخنىكا رىقابىتىدە بىزنى مەغلۇپ قىلىشىغا يول قويساق ئۇلار بۇ تېخنىكىنى رەزىللىك ئۈچۈن قوللىنىدۇ

دۆلەتلىك نېفىت ۋە تەبىئىي گاز تۇرۇبا تورى گۇرۇھىنىڭ مەسئۇللىرى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ كۆمۈر نېفىت تەبىئىي گاز قاتارلىق مۇھىم ئېنېرگىيە بايلىق كەسپىنى كېڭەيتىشنى ۋە كۈچەيتىشنى شىنجاڭدىكى نېفىت ۋە تەبىئىي گاز تۇرۇبا تورى ئۇل ئەسلىھەلىرىگە مەبلەغ سېلىشنى ئاشۇرۇشنى تەلەپ قىلغان ئېنېرگىيە ئىشلەپچىقىرىشنى ئاشۇرۇش نۆۋەتتە ئىقتىسادىي جەھەتتە چېكىنىۋاتقان خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ ماددىي ئېھتىياجىدىن بىرى بولۇۋاتقانلىقى مەلۇم شۇنداقلا بۇ ئۆز نۆۋىتىدە ئۇيغۇر ئېلىگە تېخىمۇ كۆپ نوپۇس ۋە تېخىمۇ كۆپ كارخانىلارنى يۆتكەپ كېلىشكە لازىملىق ئېنېرگىيە ئېھتىياجىنى قامداش يولىدىكى زور پىلاننىڭ بىر پارچىسى دەپ قارالماقتا يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان يىغىندىمۇ غەرب شەرق تەبىئىي گاز تۇرۇبا يولى تۆتىنچى لىنىيىسى قاتارلىق دۆلەتلىك ستراتېگىيە تۈرلىرىنىڭ قۇرۇلۇشىنى يەنىمۇ تېزلىتىش ھەققىدە مۇزاكىرىلەر بولغان خىتاي دائىرىلىرى تېخى مۇشۇ ئاينىڭ بېشىدا مەخسۇس يىغىن چاقىرىپ جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭ تەبىئىي گاز ئاممىۋى تۇرۇبا يولىنى كېڭەيتىش قۇرۇلۇش تۈرىنى تېزلىتىشنى مۇزاكىرە قىلغان ئىدى ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى

تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلارنى ئاڭلايسىلەر قەدىرلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار يۇقىرىدا ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار تۆۋەندە دىققىتىڭلار تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى كەشمىر ئارقىلىق ھىندىستانغا قېچىپ چىقىپ شۇنىڭدىن بېرى ھىندىستان تۈرمىسىدە يېتىۋاتقان ئۈچ نەپەر ئۇيغۇر ئاكا-ئۇكا كانادانىڭ ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرىنى كاناداغا قوبۇل قىلىش پىلانىدىن بەھرىمەن بولۇشنى ئۈمىد قىلماقتا كانادا پارلامېنت ئەزالىرى يېقىندا ۋاشىنگتونغا قىلغان بىر سەپىرىدە رادىيومىزغا بۇ ئاكا ئۇكىلارنىڭ ئارزۇسىغا قارىتا ئىنكاس بىلدۈردى تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر كانادا پارلامېنتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى قوللاش بىلەن تونۇلغان بەزى ئەزالىرى يېقىندا ۋاشىنگتوننى زىيارەت قىلىپ ئۇيغۇرلار بىلەن ئېلىپ بېرىلغان بىر قېتىملىق ئۇچرىشىشتا

ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ كانادا پارلامېنتى ئەزالىرى بىلەن بولغان ئۇچرىشىشى 18 ئىيۇل كۈنى ئېلىپ بېرىلغان. شۇ قېتىملىق ئۇچرىشىشقا قاتناشقان يەنە بىر پارلامېنت ئەزاسىنىڭ ئېيتىشىچە، ھىندىستاندىكى ئۇيغۇر ئاكا ئۇكا مۇساپىرلىرىنىڭ دېلوسى كانادا پارلامېنتىنىڭ بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا ماقۇللىغان ئاز دېگەندە ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرىنى كاناداغا ئورۇنلاشتۇرۇش قارارىنىڭ قانچىلىك زۆرۈرلۈكىنى ئىپادىلەيدىكەن. شۇ قېتىمقى ئۇچرىشىشتا ئون مىڭ ئۇيغۇرنى كاناداغا ئورۇنلاشتۇرۇش قارارىنىڭ ئاساسلىق سۇنغۇچىلىرىدىن ھاكىمىيەت بېشىدىكى لىبېراللار پارتىيىسىدىن بولغان ئاۋام پالاتا ئەزاسى سامىر زۇبەيرى مۇخبىرىمىزنىڭ ھىندىستان تۈرمىسىدىكى ئۈچ ئاكا ئۇكا ئۇيغۇرنىڭ ئون مىڭ ئۇيغۇرنى كاناداغا ئورۇنلاشتۇرۇش پىلانىدىن بەھرىمەن بولۇش ئارزۇسىغا دائىر سوئالىغا جاۋاب بەردى سامىر زۇبەيرىنىڭ ئېيتىشىچە كانادا ھۆكۈمىتى ئون مىڭ ئۇيغۇرنى ئەكېلىشتە كاناداغا كېلىدىغان ھەر قانداق كىشىگە قارىتا قاتتىق بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشى ئېلىپ بارىدىكەن سامىر زۇبەيرى مۇنداق دېدى كەڭ دائىرىدىن ئېيتقاندا مەن ئىلگىرى تەكىتلىگىنىمدەك ھەر قانداق كىشىگە قارىتا قاتتىق بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشىنى يولغا قويىدۇ بىر تەرەپتىن ئەگەر بىر كىشى قوغداشسىز قالغان بولسا ۋە پىروگراممىدىكى تەلەپلەرگە توشسا بۇ كىشىنى بۇ پىروگرامما دائىرىسىدە ئويلىشىدۇ ھالبۇكى كىشىلەرنىڭ ھېچقانداق بىر بىخەتەرلىك مەسىلىسى يوقلۇقىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن تەكشۈرۈلۈشى كېرەك ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ئەگەر كىشىلەر كانادانىڭ بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشىدىن ئۆتسە ھىندىستان ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش دۆلەتلەر بۇ كىشىلەرنىڭ كاناداغا كېتىشىگە رۇخسەت قىلىشى كېرەككەن. سامىر زۇبەيرى يەنە مۇنداق دەيدۇ، تەكشۈرۈش باسقۇچى ئوڭۇشلۇق تاماملانغاندىن كېيىن كىشىلەرنىڭ كاناداغا كىرىشىگە يول بېرىلىدۇ. ھىندىستان ھۆكۈمىتى ياكى باشقا ھەرقانداق بىر ھۆكۈمەت، يەنى مەن بۇ يەردە بۇ كونكرېت دېلو، ھىندىستانغا چېتىشلىق بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئېلىۋاتىمەن ئالاقىدار شەخسلەرنىڭ بۇ دۆلەتتىن ئايرىلىشىغا يول قويۇشى كېرەك ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىل ئالتىنچى ئايدا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قاغىلىق ناھىيىسىدىن كەشمىرنىڭ لاداخ چېگراسى ئارقىلىق ھىندىستانغا قېچىپ چىققان ئاكا ئۇكىلاردىن ئادىل تۇرسۇن ئابدۇخالىق تۇرسۇن ۋە ئابدۇسالام تۇرسۇن يېقىنقى ئون يىلدىن بېرى ھىندىستان ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تۇتۇپ تۇرۇلماقتا ھەر ۋاقىت خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلىش خەۋپىدىكى بۇ ئۇيغۇر تۇتقۇنلار ئۆتكەن ئايدا تۇيۇقسىز ھىندىستاننىڭ تېخىمۇ ئىسسىق رايونلىرىدىن ھەريانا شتاتىنىڭ كارنال تۈرمىسىگە يۆتكەپ كېتىلگەن بۇ ئۇلارنىڭ ئادۋوكاتى مۇھەممەد شافى لاسودا ئۇلارنىڭ سالامەتلىكى شۇنداقلا خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلىش خەۋپىگە بولغان ئەندىشىنى تېخىمۇ كۈچەيتكەن ئادۋوكات مۇھەممەد شافى لاسو ئىلگىرى رادىيومىزغا ئۇيغۇر بالىلارنىڭ كانادانىڭ ئون مىڭ ئۇيغۇرنى ئورۇنلاشتۇرۇش پىلانىدىن بەھرىمەن بولۇشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقى ئۆزىنىڭ كانادا ئەلچىخانىسىغا خەت يازغان بولسىمۇ لېكىن جاۋاب ئالالمىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى ئۇنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇل رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە بۇنىڭدىن بىر قانچە كۈن ئاۋۋال كارنال تۈرمىسىنىڭ مەسئۇللىرى ئۇنىڭغا تېلېفون قىلىپ بالىلارنىڭ ياخشى تۇرۇۋاتقانلىقىنى يەتكۈزگەن لېكىن مۇھەممەد شافى لاسو ئۆزىنىڭ تۈرمىگە بېرىپ ئۆز كۆزى بىلەن كۆرمىگىچە ئۇلارنىڭ ئەھۋالىغا بىر نېمە دېيەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى ئۇ مۇنداق دەيدۇ مەن تۈرمە دائىرىلىرى بىلەن سۆزلەشتىم ئۇلار بالىلار ھەققىدە ئۇچۇر بېرىپ ئۇلارنى ياخشى تۇرۇۋاتىدۇ دېدى ئۇلارنىڭ ئېيتىشىچە، مەن ئۇلارنى تېلېفون نومۇرۇم بىلەن تەمىنلەپ، ئالاقىدار رەسمىيەتلەرنى بېجىرسەم، مېنىڭ ئۇلار بىلەن سۆزلىشىشىمگە يول قويۇلىدىكەن. ھازىرچە ئۇلار بالىلارنى قانداق تۇرۇۋاتقانلىقىغا دائىر ئۇچۇرلار بىلەنلا تەمىنلىدى. لېكىن مەن شۇ جايغا بېرىپ كۆرمىگۈچە ئۇلارنىڭ قانداق تۇرۇۋاتقانلىقىغا بىر نېمە دېيەلمەيمەن. چۈنكى ھازىر ئىسسىق ھاۋا ئۇلار ئۈچۈن بىر مەسىلە. مۇھەممەد شافى لاسونىڭ ئاگاھلاندۇرۇشىچە، بۇ بالىلارنىڭ خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلىش خەۋپى يەنىلا مەۋجۇت بولسىمۇ لېكىن دائىرىلەر ئۇلارنىڭ دۆلەت تەۋەلىكىنى ئىسپاتلاش دېگەندەك بەزى تېخنىكىلىق كاشىلىلارغا دۇچ كەلمەكتە مۇھەممەد شافى لاسو ھۆكۈمەتنىڭ ئەسلىدىلا ئۇلارنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش پىلانى بار ئەگەر خەلقئارا جامائەت كۈچلۈك تەدبىر ئالمىسا بەزى دۆلەتلەر ئارىلاشمىسا ھىندىستان ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇلارنى ھەر ۋاقىت ئۆتكۈزۈپ بېرىش مۇمكىنچىلىكى مەۋجۇت لېكىن بۇ يەردە بەزى تېخنىكىلىق قىيىنچىلىقلار بار، چۈنكى ئۇلارنىڭ خىتاي پۇقراسى ئىكەنلىكىگە دائىر پاسپورت، ۋىزا دېگەنگە ئوخشاش ھېچقانداق گۇۋاھنامىسى يوق. شۇڭا بۇ ئىشتا ھۆكۈمەت بەزى قانۇنسىز يوللارنى قوللىنىشىمۇ مۇمكىن. ھۆكۈمەتنىڭ ئۇلارنى چېگراغا ئاپىرىپ، چېگرانىڭ ئۇ تەرىپىگە ئۆتكۈزۈۋېتىش ئېھتىماللىقىنى يوق دېگىلى بولمايدۇ، دېدى. ئون سەككىزىنچى ئىيۇل كۈنىدىكى ئامېرىكا جامائىتى بىلەن بولغان ئۇچرىشىشتا كانادا پارلامېنتى كيۇبېك گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى ئاندرېيان لارۇش ھىندىستان تۈرمىسىدىكى بۇ ئۈچ ئۇيغۇر ئاكا-ئۇكىنىڭ دېلوسى ئون مىڭ ئۇيغۇرنى كاناداغا ئورۇنلاشتۇرۇش قارارىنىڭ قانچىلىك زۆرۈرلۈكىنى كۆرسەتكەنلىكىنى بىلدۈردى ئەمدى ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى قوبۇل قىلىش ھەققىدىكى بۇ قارار لايىھەسى ئەينەن ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈشى كېرەك. سىز بايام ئېيتقان دېلو مەزكۇر قارار لايىھەسىنىڭ قانچىلىك پايدىلىق، قانچىلىك زۆرۈر ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. بىز بۇرۇن بۇ قارار لايىھەسىنىڭ چىقىشىغا ئېھتىياجلىق بولغان، ئەمدى ئۇنىڭ ئەينەن ئىجرا قىلىنىشىغا ئېھتىياجلىق. ئاندرېن لارۇشنىڭ ۋىرجىنىيە شتاتىدىكى ئۇيغۇر مەركىزىدە ئۆتكۈزۈلگەن شۇ قېتىملىق ئۇچرىشىشتا ئېيتىشىچە ئۇ بىر پارلامېنت ئەزاسى بولۇش سۈپىتىدە بۇ مەسىلىنىڭ ئىز دېرىكىنى قىلىدىكەن شۇنداقلا قارار لايىھەسىنىڭ ئىجرا قىلىنىشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن تىرىشىدىكەن ئاندرېن لارۇش خانىم مەن ئۈچۈن ئېيتقاندا سىز بايام ئېيتقان بۇ ۋەقە ئەلۋەتتە بىزنىڭ توغرا ئىش قىلغانلىقىمىزنى ئىسپاتلايدۇ بۇنىڭدىن كېيىن بىز پارلامېنت ئەزاسى بولۇش سۈپىتىدە بۇ مەسىلىنىڭ سۈرۈشتۈرگۈچىسى بولىمىز ئالدىمىزدىكى ھەپتىلەر ئايلاردا بۇ قارار لايىھەسى ئىجرا قىلىنىشقا باشلايدۇ بىز ئۇنىڭ مۇساپىرلارغا قانداق تەسىرى بولغانلىقى ئۇلارنىڭ كاناداغا كېلىشىگە قانداق تەسىر كۆرسەتكەنلىكىنىڭ تەكشۈرگۈچىسى بولىمىز دېدى ئادىل تۇرسۇن ئابدۇخالىق تۇرسۇن ئابدۇسالام تۇرسۇن قاغىلىق ناھىيىسىدىن بولۇپ ئۇلار ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى لاداق ئارقىلىق چېگرىدىن ئۆتكەندە ئۇلارنىڭ ئەڭ كىچىكى ئون ئالتە ياش ئوتتۇرانىسى ئون سەككىز ياش ئەڭ چوڭى يىگىرمە ياشتا ئىدى ئەينى ۋاقىتتا ھىندىستان ھۆكۈمىتى ئۇلارنى چېگرىدىن قانۇنسىز ئۆتۈش بىلەن ئەيىبلەپ ئون سەككىز ئايلىق قاماققا ھۆكۈم قىلغان ئۇلار ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى قاماق جازاسىنى توشقۇزغاندىن كېيىن بۇ قېتىم ھىندىستاننىڭ كەشمىرىگە چىقارغان جامائەت بىخەتەرلىك قانۇنى بويىچە قايتا قولغا ئېلىنىپ يېقىنقى سەككىز يىلدىن بېرى ھەر ئالتە ئايدا بىر قېتىم ئۇزارتىلىپ كەلمەكتە خىتاينىڭ ھەر جەھەتتىن يوقىتىش سىياسەتلىرىگە قارشى مەۋجۇتلۇق كۈرىشى قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئېيتقاندا ئەركىن ۋە دېموكراتىك دۆلەتلەردىكى بەزى ئۇيغۇرلارنىڭ زەھەرلىك چېكىملىكلەرگە ئۆگىنىپ قېلىشى مەسىلىنىڭ جىددىيىتىدىن سىگنال بەرمەكتە ئۇنداقتا ئۇيغۇرلار زەھەرلىك كىرىزىسنىڭ يېقىن كەلگۈسىدىكى يامان ئاقىۋەتلىرىدىن ساقلىنالامدۇ زەھەرگە خۇمار بولغۇچىلارنىڭ چىقىش يولى نەدە ئامېرىكىدىكى مۇتەخەسسىسلەردىن دوكتور مەمتىمىن ۋە دوكتور بىل كلارك ئەپەندىلەرنىڭ بۇ ھەقتىكى ئانالىزلىرىنى مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەييارلىغان پروگراممىنىڭ داۋامىدا ئاڭلايسىلەر. ئۇنداقتا چەت ئەللەردە كۆچمەن سانالغان ئۇيغۇر جامائىتى ۋە ئۇلارنىڭ ئەۋلادلىرى زەھەرگە قانچىلىك يېقىن، بۇنىڭ ئالدىنى قانداق ئېلىش لازىم؟ ئامېرىكىدىكى خەلقئارا تىنچلىق كاتالىزاتورىنىڭ غەربىي شىمال رايون دىرېكتورى دوكتور بىل كلارك ئەپەندى بۇ سوئالغا مۇنداق جاۋاب بەردى.
ئىلگىرى خۇددى ئون توققۇزىنچى ئەسىرنىڭ باشلىرىدا پۇل ئۈچۈن خىتايغا ئەپيۈن سېتىپ باي بولغاندەك ھازىر دەل ئەكسىچە خىتاي ھەر تۈرلۈك خىمىيەلىك زەھەرلەرنى ئامېرىكىغا ۋە دۇنياغا يامرىتىپ پۇل تېپىش ئۈچۈن بالىلىرىمىزنى ئۆلتۈرۈۋاتىدۇ بۇ رەزىللىك ھەممىمىزنىڭ غەزىپىنى قوزغىماي قالمايدۇ. بۇ تولىمۇ دەھشەتلىك ئاقىۋەتلەرنى ئېلىپ كەلمەكتە. ھەرقانداق ئاتا-ئانا بۈگۈن بالىلارنى زەھەردىن قوغداش ئۈچۈن بالىلارغا تېخىمۇ يېقىن تۇرۇشى شەرت. يالغۇز ۋەتەندىكى ئائىلىسى بىلەن ئالاقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان ئۇيغۇر ياشلارنى زەھەردىن ئاگاھلاندۇرۇش، ئۇلارغا كۆڭۈل بۆلۈش مۇھىم بولۇپلا قالماي، ئۇيغۇر ئاتا-ئانىلار بالىلارغا ئون-ئون بىر ياشلاردىلا زەھەرگە خۇمار بولۇشنىڭ خەتىرى ۋە يامان ئاقىۋەتلىرى ھەققىدە ئوچۇق سۆھبەتتە بولۇپ، ساۋات بېرىشى، بالىلارغا روھىي جەھەتتىن يېقىن بولۇشى لازىم. چۈنكى ئىگىلىشىمىزچە ئۇيغۇرلارنىڭ ئامېرىكىدا تۇغۇلغان ئىككىنچى، ئۈچىنچى ئەۋلادلىرىمۇ خۇددى باشقا كۆچمەن مىللەتلەرگە ئوخشاش كىملىك كىرىزىسىغا ئۇچرىماقتا. ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئۆزلىرى تەۋە جامائەتتىن ئۈزۈلۈش سەۋەبلىك ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ زادى، قايسى جەمئىيەتكە تەۋە ئىكەنلىكىنى بىلەلمەي تېڭىرقاشقا ئۇچرىماقتا. ئۇلارنىڭ ئۆزىنىڭ قۇرداشلىرى بىلەن ئوخشاش بولۇش ئىستىكىدە باشقىلارغا ئەگىشىپ زەھەرگە بېرىلىپ قېلىش ئېھتىماللىققا يېقىن. بىل كلارك ئەپەندى يەنە مۇنداق دېدى. The young people if they don't have hope for their future then they just want to have a good time right now. مېنىڭ تەۋسىيەم ئۇيغۇر جامائىتى يالغۇزلۇق ئازابىنى تارتىۋاتقان ياش ۋە ئۆسمۈر ئەۋلادلىرىغا يېقىن تۇرۇشى ھەمدە ئۇلار يولۇققان كىملىك كىرىزىسلىرىنى بالدۇرراق ھەل قىلىش يوللىرىنى ئىزدىشى لازىم. زەھەرگە ياق دېيىش ئۈچۈن ئىنسان ياشاشنىڭ سەۋەبىنى يەنى مەقسەتنى تېپىشى كېرەك. بۇ سەۋەب كەلگۈسىنىڭ ياخشى بولىدىغانلىقى، ھاياتقا بولغان ئۈمىد ئىشەنچ.
قانداقلا سەۋەبتىن بولسۇن زەھەرگە ئۆگىنىپ قالغۇچىلار زەھەردىن قول ئۈزەلەمدۇ؟ ئۇلارنىڭ زەھەردىن قۇتۇلۇش يولى نېمە؟ دوكتور بىل كلارك ئەپەندى ئۇنىڭدىن چوقۇم قۇتۇلۇپ كېتىشنىڭ مۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆز تەجرىبىسىنى سۆزلەپ بەردى. سەمىمىيلىك بىلەن ئېيتسام، مەنمۇ ئون تۆت، ئون بەش ياش ۋاقىتلىرىمدا، يەتمىشىنچى يىللاردا تەڭتۇشلىرىمغا ئەگىشىپ، زەھەرلىك چېكىملىككە ئۆگىنىپ قالغان. مەن خىرىستىيان يازلىق لاگېرىغا بېرىپ، شۇ جايدا ئېتىقاد ئارقىلىق ياشاشنىڭ مەقسىتىنى ئۆگەندىم. بۇ مېنىڭ زەھەردىن قۇتۇلۇشۇمغا سەۋەب بولدى. ئەينى ۋاقىتتا مېنىڭ ئاتا-ئانام، ئائىلەم بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىم يېقىن ئەمەس ئىدى. دېمەك، دىنىي ئېتىقاد زەھەردىن يىراق تۇرۇشتا ئىنتايىن ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدۇ. ئىلگىرى ئوخشاش قىسمەتكە ئۇچرىغان يەھۇدىي خەلقىگە قاراڭ، ئۇلارنى ئېتىقاد ۋە تەربىيە، ھاياتقا بولغان ئىشەنچ ھالاك بولۇشتىن ساقلاپ قالدى. ھازىر قارايدىغان بولسىڭىز، ئۇلار دۇنيادا ۋە ئامېرىكا جەمئىيىتىدىكى سەرخىللارغا ئايلاندى. ياشلىق مەزگىللىرىدە ئاتا-ئانىنىڭ ئەخلاقىي جەھەتتىن يېتەكلىشى ۋە روھىي جەھەتتىن مەدەت بېرىشى پەرزەنتلەرنىڭ توغرا قىممەت قارىشى تىكلىشىدە بەكمۇ مۇھىم رول ئوينايدۇ. دىياسپورادىكى ئۇيغۇرلار ئائىلە ۋە جامائەت سۈپىتىدە ئۆزلىرىنىڭ ئىجتىمائىي ۋە دىنىي پائالىيەتلەردىن پايدىلىنىپ، زەھەرلىك چېكىملىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش زۆرۈر، دەپ قارايمەن. دوختۇر مەمتىمىن ئەپەندىمۇ زەھەردىن قۇتۇلۇش يولى ھەققىدە بىل كلارك ئەپەندىگە ئوخشاش پىكىردە ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
تەربىيە، چىرايلىق گەپ چوقۇم دەسلەپكى مەزگىلدە يەنى شۇ يولغا نىيەت قىلىشتىن بۇرۇن بولۇشى كېرەك. ئەمدى بۇ زەھەرلىك چېكىملىككە رەسمىي ئۆگىنىپ قالغان خۇمار بىر ئادەمگە ياردەم قىلىشقا توغرا كەپ قالسا، ئۇنى چوقۇم مەخسۇس چېكىشنى تاشلايدىغان بىر داۋالاش كېرەكچۇ؟ بۇ پەقەتلا شۇ ئادەمنىڭ ئىرادىسى بىلەن داۋالىنىشقا باغلىقچۇ؟ ئۇنى توغرا چۈشىنىپ، سەۋەنلىكنى لاگېرغا، ئاتا-ئانىسىنى تۇتۇپ كېتىشكە، بېشىغا كەلگەن كۈنگە ئۇنداق نېمە قىلسا ئۇ ياردەم قىلغانلىق بولمايدۇ، ئەكسىنچە ئۇنى تېخىمۇ ھېلىقى يامان يول قويدى بولىدۇ. شۇڭا شۇ ئادەم ئۆزىنىڭ ئىرادىسىنى كۈچلەندۈرۈپ، ھە شۇ ئىككىنچى يېقىن كەلمەسلىككە ئۆزى ئىرادىگە كېلىشى كېرەك. دوكتور مەمتىمىن ئەپەندى يەنە ھازىرقى زەھەرلەرنىڭ تۈرلىرىنىڭ كۆپلۈكى، تەركىبىدىكى خىمىيەلىك ماددىلارنىڭ ئۆلتۈرۈش كۈچى ۋە تېزلىكى قاتارلىق مەسىلىلەر زەھەرلىك چېكىملىكلەردىن قۇتۇلۇشقا رىقابەت يارىتىۋاتقانلىقىنى ئاگاھلاندۇردى.

بىڭدۇ دەيدۇ، ياۋتوۋەن دەيدۇ، بۇ ئىسىملىرى ناھايىتى جىق. مۇھىمى ئاشۇ ھېلىقى تەركىبىدە خۇمار قىلىدىغان نەرسىلەرنىڭكى ھەممىسى چەكلەنگەن. ئۇنىڭ ئالاھىدىلىكى خىمىيەلىك ماددىلارنى زاۋۇت ئىشلەپ چىقارغانغا ئوخشاش ئىشلەپ چىقىرىدىغان نەرسە بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭكى تەننەرخى، ئاندىن كېيىن ئىشلەپ چىقىرىش مىقدارى، يەر تېرىلغۇ، پەسىل، ھاۋا، كىلىمات دېگەننىڭ ھېچقايسىسىنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرىمايدۇ. يېقىنقى زامانلاردا، مەسىلەن، ئامېرىكىدىمۇ تەھدىت ئېلىپ كېلىۋاتقان ئىنسانلارغا بۇنى توساش توغرىلىق جىددىي تەدبىرلەر يولغا قويۇلۇۋاتقان. فېنتانىلدىن ئىبارەت يېڭى ھەم ئەرزان بىر تۈرلۈك زەھەرنىڭ يەنە بىر ئۇچى خىتايغا باغلىنىدۇ ھەم بۇنىڭ. خىمىيەلىك فورمىلا ئارقىلىق زاۋۇتلاردا ئىشلەپ چىقىرىلىۋاتقان بۇ خىل يېڭى زەھەرلەرنىڭ ۋەيران قىلىش، ئىنسانلارنى ئۆلتۈرۈش كۈچى تېخىمۇ زورمۇ؟
دورىلىرىنىڭ تەننەرخى تۆۋەن. مەس قىلىش رولى بار، ئانامدىكى خۇمار قىلىش رولى بار. ئامېرىكىدا ئون بەش ياش بىلەن يىگىرمە بەش ياش ئارىسىدا مۇشۇ ئۆلۈپ كېتىۋاتقانلارنىڭكى بىرىنچى سەۋەبى مۇشۇ زەھەرلىك چېكىملىك. چۈنكى بەدەننىڭكى قوبۇل قىلىش چېكىدىن ئېشىپ كەتكەن. شۇنداق بولغاندا بۇ زەھەرلىك چېكىملىكلەرنىڭ كۆپىنچىسى نەپەس مۇسكۇللىرىنى، يۈرەك مۇسكۇللارنى پالەچ ھالەتتە قىلىپ قويىدۇ. بەزىلىرى كۈچلۈك بولىدۇ ياكى ئادەمنى زەھەرلەش، ئادەمنىڭ ئۆلۈش خەتىرى يۇقىرى بولىدۇ. ئۇنداقتا زەھەرلىك چېكىملىكلەرگە ئۆگىنىپ قالغانلارنىڭ ھاياتقا بولغان ئۈمىدىنى، ياشاشتىكى بىر مەقسەتنى يېتىلدۈرۈشىگە نېمىلەر ياردەم بېرەلەيدۇ؟ بۇ ھەقتە بىل كلارك ئەپەندى مۇنداق دېدى. بىلەمسىز، ئەينى ۋاقىتلاردا ئۇيغۇرلار ئىلى مەشرىپىنى، پۇتبول ھەرىكىتىنى توقسىنىنچى يىللاردىكى زەھەر كىرىزىستىن قۇتۇلۇشنىڭ يولى قىلىپ تاللىغان ئىدى. بىز، ھازىرمۇ دىياسپورادىكىلەر خۇددى شۇنىڭغا ئوخشاش ئۇيغۇرلار ئەڭ ئامراق بولغان پۇتبول ھەرىكىتى ئارقىلىق ئۆزىنى قۇتقۇزۇش ھەرىكىتىنى بەرپا قىلالايمىز. ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ يېقىنقى يىللاردا پۇتبول مۇسابىقىسىنى ئۇيۇشتۇرغانلىقى بىر ياخشى باشلىنىش. بۇنى تېخىمۇ كۈچەيتىشكە شارائىت ھازىرلاش، مۇنتىزىم ئۇيغۇر پۇتبول كوماندىلىرىنى قۇرۇش كېرەك. بۇنداق بولغاندا ياشلار ھەمكارلىقتا، خۇشاللىقتىن تەڭ بەھرىمەن بولىدۇ. ئۇلارنى ياشاشقا باغلايدىغان بىر مەقسەت، ئۈمىدنى تېپىشىغا بىر مۇھىت ھازىرلايدۇ. بۇ دېمەك، ئۇيغۇرلارنى زەھەر كىرىزىستىن قۇتۇلدۇرالايدىغان ئامال ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزلىرىدە.
بۇ پروگراممىنى گۈلچېھرە تەييارلىدى. دىققەت بەرگەنلىكىڭلارغا رەھمەت. يىگىرمە بەشىنچى ئىيۇل كۈنى خىتاي ھۆكۈمىتى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چېن گاڭنى ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلۇپ ئۇنىڭ ئورنىغا سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يىنىڭ قايتا تەيىنلەنگەنلىكىنى ئېلان قىلدى مەلۇم بولۇشىچە چېن گاڭ شۇ كۈندىن باشلاپ خىتاينىڭ ھۆكۈمەت خىزمەتلىرىدە تۇيۇقسىز غايىب بولغان خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى تور بېتىدە ئۇنىڭغا دائىر بارلىق ئۇچۇرلار ئۆچۈرۈلگەن ئۇنداقتا شى جىنپىڭنىڭ بىۋاسىتە تەيىنلىشى بىلەن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بولغان چېن گاڭنىڭ ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلۇشى نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ چېن گاڭ ۋەقەسى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ دۆلەت ئىچى ۋە خەلقئارادىكى ئوبرازىغا نېمىلەرنى ئېلىپ كەلدى تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ بۇ ھەقتىكى پروگراممىسىدا بولسۇن بۇ يىل بىرىنچى ئايدا خىتاينىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بولۇپ تەيىنلەنگەن چېن گاڭ ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنىدىن باشلاپ تۇيۇقسىز غايىب بولغان. خىتاي تاراتقۇلىرى دەسلەپ ئۇنىڭ ئاغرىپ قالغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ھالبۇكى، ئارىدىن بىر ئاي ئۆتكەندە، يەنى يىگىرمە بەشىنچى ئىيۇل كۈنى، چېن گاڭنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىق ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلۇپ، ئورنىغا سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يىنىڭ قايتىدىن تەيىنلەنگەنلىكى ئېلان قىلىنغان. ئوخشاش بىر كۈندە، يەنى يىگىرمە بەشىنچى ئىيۇلدىن باشلاپ، خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ تورىدا چىن گاڭنىڭ تەرجىمىھالى ۋە ئۇنىڭغا دائىر باشقا بارلىق ئۇچۇرلار ئۆچۈرۈۋېتىلگەن. چىن گاڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بىرىنچى ئايدا شى جىنپىڭنىڭ بىۋاسىتە كۆرسىتىشى بىلەن خىتاينىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بولغان. ئۇ بۇ يىل ئەمدىلا ئەللىك يەتتە ياشقا كىرگەن بولۇپ، ئۇنىڭ خىتاي تاراتقۇلىرىدىن تۇيۇقسىز غايىب بولۇشى بىلەن يېقىنقى بىر ئايدىن بۇيان خىتايدىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تۈرلۈك گۇمان ۋە پەرەزلەر يامراپ كەتكەن. ھالبۇكى، چىن گاڭنىڭ غايىب بولۇش سەۋەبى ھەققىدە خەلقئارا تاراتقۇلارنىڭ مۇخبىرلىرى سورىغان سوئاللارنى جاۋابسىز قالدۇرغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يىگىرمە بەشىنچى ئىيۇل كۈنى تۇيۇقسىزلا ئۇنىڭ ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلغانلىقىنى ئېلان قىلىشى كۈچلۈك دىققەت قوزغىدى. خەلقئارا جەمئىيەت خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئەمەلدار تەيىنلەش ۋە ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇشتىكى سىياسىي مەنتىقىسى ۋە ماھىيىتىگە يەنە بىر قېتىم سوئال تاشلىدى. رويتېرس ئاگېنتلىقى، فرانسىيە ئاگېنتلىقى، نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتى قاتارلىق خەلقئارا تاراتقۇلارنىڭ مۇخبىرلىرى يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇل كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا خىتاي باياناتچىسى ماۋ نىڭدىن چىن گاڭنىڭ ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلۇشىدىكى سەۋەبلەر، ئۇنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى ۋە شۇنداقلا ئۇنىڭ ئىسمىنىڭ نېمە ئۈچۈن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ تورىدىن ئۆچۈرۈلگەنلىكى ھەققىدە بىرمۇنچە سوئاللارنى سورىغان. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ماۋ نىڭ مۇخبىرلار سورىغان سوئاللارنىڭ كۆپىنچىسىگە جاۋاب بەرمىگەن، بەلكى ئۇلارنىڭ شىنخۇا ئاگېنتلىقىدا بېرىلگەن بۇ ھەقتىكى خەۋەرگە قارىشىنى تەۋسىيە قىلغان. ئۇ يەنە مۇخبىرلارنىڭ سوئاللىرىنىڭ ئۇنىڭ جاۋاب بېرىش دائىرىسىدىن ھالقىپ كەتكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. ئاشكارا ئۇچۇرلارغا قارىغاندا، چىن گاڭ خىتاي خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خەلقئارا سىياسەت فاكۇلتېتىنى پۈتتۈرگەن. ئۇ خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىدا خىزمەت قىلغاندىن بۇيان ئەڭ قىسقا مۇددەت ئىچىدە بىر قانچە قېتىم دەرىجە ئاتلاپ ئۆستۈرۈلگەن. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بىرىنچى ئايدا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىرى بولغان. ھالبۇكى، ئۇنىڭ ۋەزىپىگە ئولتۇرۇپ ئالتە ئاي بولمايلا ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلۇشى خىتاي سىياسىي سەھنىسىدە ئاز كۆرۈلگەن بىر ئەھۋال ئىدى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇنىڭغا دائىر ئۇچۇرلارنى يوشۇرۇشى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ھەر خىل پەرەز ۋە گۇمانلارنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا سەۋەب بولغان. ئامېرىكىدىكى ۋىلسون مەركىزى كېسسىنگېر تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ خىتاي ئامېرىكا مۇناسىۋەتلىرى بۆلۈمى مۇدىرى روبېرت دالى ئەپەندى يىگىرمە بەشىنچى ئىيۇل كۈنى رادىيومىز خىتاي بۆلۈمىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا چىن گاڭ ۋەقەسىدىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەڭ يۇقىرى ھاكىمىيەت قاتلىمىنىڭ ھەر ۋاقىت سىرتقا ئاشكارىلانمايدىغان قارا قۇتىلىق ماھىيىتىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇ مۇنداق دېگەن. خىتاي كومپارتىيىسى بىر قارا قۇتا بولغىنى ئۈچۈن بىز ئۇنىڭ ئىچىدە نېمىلەرنىڭ بارلىقىنى بىلمەيمىز. خىتاي دۆلەت ئىچىدە بۇ ھەقتە ھەر خىل پەرەزلەر ئوتتۇرىغا چىقىۋاتىدۇ. سۇيىقەست نەزەرىيەسى توغرىلىق بەس مۇنازىرىلەرمۇ ھەپتىلەردىن بۇيان بارغانچە كۈچىيىۋاتىدۇ. مېنىڭچە خىتاي مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ياكى شى جىن پىڭنىڭ ئۆزى بۇ سىرلارنى يوشۇرۇپ قېلىشقا قۇربى يەتمەيدۇ. چۈنكى ھازىر بەك كۆپ كىشىلەر بۇ توغرىلىق پەرەز ۋە گۇمانلارنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشقا باشلىدى. ئامېرىكا چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تەكلىپلىك پىروفېسسورى، كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتى تېڭ بياۋنىڭ بىلدۈرۈشىچە، چىن گاڭغا ئوخشاش خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى مەسىلىسىنىڭ ئاۋامدىن سىر تۇتۇلۇشى خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى قاتلىمىدىكىلەرنىڭ قارا قۇتىلىق ماھىيىتىنى دۇنياغا ئاشكارىلايدىكەن.

بۇ ئىشنىڭ يۈز بېرىشى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي قۇرۇلمىسىنىڭ قارا قۇتىلىق ماھىيىتىنى ئاشكارىلىدى. ئىككىنچىدىن، بۇ خىل ئۆزىنى ئۆزى كاچاتلاش قىلمىشى تەكرار تەكرار يۈز بېرىپ كەلدى. ھەر قېتىم بۇنداق ۋەقەلەرنىڭ يۈز بېرىشى ئاۋامنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە بولغان ئىشەنچىسىنى تۆۋەنلىتىپ كەلدى. ئەسلىدىنلا ئىشەنچ دەرىجىسى تۆۋەن بولغان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچۈن ئېيتقاندا، بۇنداق ۋەقەلەر تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرگە ئۇنىڭ ئەسلى يۈزىنى كۆرسىتىپ كەلمەكتە. ھەر قېتىم بۇنداق ئەھۋاللار يۈز بەرگەندە، خىتاي ۋەزىيىتىنى كۆزەتكۈچىلەر خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ھەقىقىي يۈزىنى كۆرمەكتە. ئەلۋەتتە، ئۇلارنىڭ ئىچىدە خىتاينىڭ ئۆزىدىكى كىشىلەرمۇ بار. چۈنكى ئادەتتە خىتاينىڭ مېڭە يۇيۇش تەشۋىقاتىغا ئۇچرىغان كىشىلەر بۇنداق زىددىيەتلىك ۋەقەلەر يۈز بەرگەندە ياكى يالغانچىلىقلار ئاشكارا بولغاندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي قۇرۇلمىسىنىڭ ماھىيىتى ۋە كومپارتىيەنىڭ ھەقىقىي ئىچ يۈزىنى كۆرەلەيدۇ.

بۇ ھەر قايسى دۆلەتلەر ئىنتايىن دىققەت قىلىدىغان يۇقىرى ۋەزىپىدىكى كىشىلەرنىڭ بىرى. يەنە بىر مەسىلە شۇكى، بۇ ئىش باشلىنىشىدىنلا ئىسپاتلىغىلى بولمايدىغان ھەر خىل ئۇچۇرلار ئوتتۇرىغا چىقتى. بۇلار بۇ ۋەقەنىڭ دراماتىك خاراكتېرىنى كۈچەيتتى. ئۇندىن باشقا خىتايدا ئۆتكەن ئون يىلدا ئىزچىل داۋام قىلغان شى جىنپىڭنىڭ ئارقىغا چېكىنىش سىياسىتى خىتاينى ھوقۇق مەركەزگە مەركەزلەشكەن مۇستەبىت ھۆكۈمرانلىق سىستېمىسىغا يۈزلەندۈردى. بۇ ھال خىتاينىڭ سىياسىي ۋەزىيىتىگە ھۆكۈم قىلغىلى بولمايدىغان ۋەزىيەتنى شەكىللەندۈردى. بۇ ئەھۋال خىتايدىكى مۇھىم ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنىڭ ۋەزىپىگە تەيىنلىنىشى ياكى ۋەزىپىدىن قالدۇرۇلۇش ئىشلىرىدىمۇ ئەكس ئەتتى. تېڭ بياۋ ئەپەندىنىڭ تەكىتلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نۆۋەتتىكى چىن گاڭ ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ تورىدىن ئۆچۈرۈۋېتىشىمۇ خىتاي تارىخىدا ئىلگىرى تەكرارلانغان ئەھۋال ئىكەن. ئىلگىرىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى بىر قىسىم ھالقىلىق كىشىلەر ۋە ھالقىلىق ۋەقەلەرنى تارىخ كىتابلىرىدىن ئۆچۈرۈپ ماڭغان. مەسىلەن، لىن بياۋ، جاۋ زىياڭ دېگەندەك شەخسلەرگە مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلار ئۆچۈرۈلگەن ئىدى. چۈنكى ئۇلار ئۆزىنىڭ سىياسىي ئەندىزىسى ۋە سىياسىي مېتودىغا ئۇيغۇن بولمىغان ھەر قانداق ۋەقە ياكى شەخسلەرنى تارىخ كىتابلىرى ۋە ھۆكۈمەتنىڭ رەسمىي ئۇچۇر ۋە تور ئارخىپلىرىدىن ئۆچۈرۈپ كەلگەن. بۇ مەسىلىنىڭ ئېغىرلىقىنى كۆرسىتىدۇ. ئەلۋەتتە، ھازىر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چىنگاڭغا قانداق جىنايەت بېكىتىپ، ئۇنى قانداق بىر تەرەپ قىلىدىغانلىقى تېخى ئېنىق ئەمەس. ئەمما خىتاينىڭ پۈتكۈل سىياسىي قۇرۇلمىسىدىن قارىغاندا، ئۇ ھەرگىزمۇ قانۇنغا تايىنىپ ھاكىمىيەت يۈرگۈزىدىغان ھۆكۈمەت ئەمەس. نېگىزىدىن ئېيتقاندا، ئەگەر بۇ مەسىلە قانۇنغا ياكى باشقا ئىشلارغا تاقالسا، ئۇنى قانۇنىي بەلگىلىمىلەر بويىچە بىر تەرەپ قىلىش كېرەك، يەنى بۇنىڭغا دەلىل ئىسپات تەلەپ قىلىنىدۇ. ئەمما خىتاينىڭ بۇ دېلوسى ئىنتايىن مۇرەككەپ بولۇپ، ئۇ يۇقىرى دەرىجىلىك بىر ئەمەلدارغا تاقالغان.

ئۇ خىتاي تارىخىدىكى ۋەزىپە ئۆتەش مۇددىتى ئەڭ قىسقا بولغان تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بولۇپ قالدى. ۋاڭ يىنىڭ ئۇنىڭ ئورنىغا قايتىدىن تاشقى ئىشلار مىنىستىرى قىلىپ تەيىنلىنىشى شى جىنپىڭنىڭ ئەسلىدە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بولۇش سالاھىيىتىنى ھازىرلىغان ھازىرقى مۇئاۋىن تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ما جاۋشۇ ۋە شې فېڭ قاتارلىقلاردىن مەمنۇن ئەمەسلىكىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇنداق بولمىغاندا شى جىنپىڭ بۇ كىشىلەردىن بىرىنى چىنگاڭنىڭ ئورنىغا تەيىنلىگەن بولاتتى. ھالبۇكى، يەتمىش ياشقا كىرگەن سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يىنىڭ بۇ خىزمەتكە قايتا تەيىنلىنىشى خىتاينىڭ تاشقى ئىشلار سىياسىتىنىڭ ئۆزگەرمىگەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. خۇپىڭ ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، چىنگاڭ ۋەقەسى شى جىنپىڭ بىلەن خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ خىتاي ئىچى ۋە خەلقئارادىكى ئوبرازىغا ئېغىر دەز كەتكۈزگەن. ئۇ مۇنداق دېدى.

ۋە ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلدى، بۇ شى جىنپىڭنىڭ ئادەم تونۇش ۋە ئىشلىتىش ئىقتىدارىنىڭ يوقلۇقىنى كۆرسەتتى، چۈنكى بىر رەھبەرنىڭ ئىقتىدارى ئۇنىڭ ئادەم ئىشلىتىش ماھارىتىدە ئىپادىلىنىدۇ، بۇ ئەڭ ئەقەللىي بىر نۇقتا، بۇ ئەلۋەتتە شى جىنپىڭنىڭ خىتايدىكى ھۆكۈمرانلىقىغا ئېغىر تەسىر كۆرسەتتى، پەقەت تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىدىنلا ئەمەس، باشقا كۆپلىگەن ئورگانلاردىمۇ بۇ خىل ئەھۋاللار يۈز بەردى، ئۇ توختىماي ئەمەلدار ئالماشتۇردى. ھەتتا ھەربىي سىستېمىدىمۇ تۇتقۇن قىلىشلار ۋە ئالماشتۇرۇشلار ئۈزلۈكسىز داۋام قىلىپ، جىق قالايمىقانچىلىقلار يۈز بەردى. بۇلارنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ ئىقتىدارسىزلىقىنى نامايان قىلدى. خۇپىڭ سۆزىنى داۋام قىلىپ يەنە مۇنداق دېدى. بۇ ۋەقە يەنە ئوردا ئىچىدىكى ئىچكى توقۇنۇشنىڭ نەتىجىسىنى كۆرسەتتى، چۈنكى چىنگاڭ مەسىلىسىنى چەت ئەللەردىكى ئاتالمىش دۈشمەن كۈچلەر كەلتۈرۈپ چىقارمىغان ياكى بۇ خىتاي دۆلىتى ئىچىدىكى كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدىغۇچىلارغا چېتىشلىق ۋەقە ئەمەس. چىنگاڭ ۋەقەسى ئۇلارنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى كىشىلەر تەرىپىدىن ئاشكارىلاندى، بۇ ئۇلارنىڭ ئۆز ئىچىدىكى مەسىلىلەرنى ياخشى بىر تەرەپ قىلالمىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇندىن باشقا بىر ئايغىچە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى غايىب قىلىۋېتىلدى. مانا بۇ ئەھۋاللار خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتىنىڭ قارا قۇتى ئىچىدە ئىش بېجىرىش ماھىيىتىگە بولغان تەنقىدلەرنى كۈچەيتتى، شى جىنپىڭنىڭ رەھبەرلىك ئىقتىدارىغا بولغان گۇماننى تېخىمۇ كۈچەيتتى.

بۇنىڭ بىلەن قانداق بىر ئېھتىياج قەشقەر ئايدۇرۇمىنىڭ لەينىڭ ئايدۇرۇمىغا ئۆزگەرتىلىشىگە سەۋەب بولدى دېگەن سوئال پەيدا قىلماقتا بەزى ئوبزورچىلارنىڭ ئېيتىشىچە خىتاينىڭ قەشقەر ئايدۇرۇمىغا لەينىڭ دېگەن ئىسىمنى قوشۇشىنىڭ ئارقىسىدا چوڭقۇر تارىخىي ۋە سىياسىي غەرەز باركەن تۆۋەندە بۇ تېمىغا قىزىقساڭلار دىققىتىڭلار ئوبزورچىمىز نەۋباھارنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورىدا بولسۇن ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى يەر جاي ناملىرىنى قالىغانچە ئۆزگەرتىشى، ھەتتا ئەسىرلەر بويى داۋاملىشىپ كەلگەن ئۇيغۇرچە يەر جاي ناملىرىنى ئۆزگەرتىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا خىتايچە ناملارنى بېكىتىپ ئىشلىتىشى ھەر ساھە كىشىلىرىنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىماقتا. تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئون توققۇزىنچى ئىيۇلدىكى خەۋىرىدە بايان قىلىنىشىچە، قەشقەر ئايرودرومىنىڭ ئىسمى قەشقەر لەينىڭ خەلقئارالىق ئايرودرومى دەپ رەسمىي ئۆزگەرتىلگەن. خەۋەردە يەنە بۇ ئايرودرومنىڭ ئۇيغۇر ئېلى بويىچە ئىككىنچى چوڭ ئايرودروم بولۇشتىن باشقا، تۇنجى تارماق لىنىيەلىك خەلقئارالىق ئايرودروم بولۇپ ھېسابلىنىدىغانلىقى ئېلان قىلىنغان. خىتاينىڭ قەشقەر ئايرودرومىنىڭ نامىنى بىر دومىلاپلا خىتايچىلاشتۇرۇشى، يەنى ئۇنىڭغا لەينىڭ دېگەن خىتايچە نامنى قوشۇشىغا روشەن ھالدا سىياسىي مەقسەتنىڭ يوشۇرۇنغانلىقى ئاشكارا بولماقتا. يەنى خىتاي تاراتقۇلىرىدا قەشقەر ئايرودرومىنىڭ ئىسمىنى ئۆزگەرتىش غەربىي دىيار ساياھەتچىلىك ساھەسىنىڭ يېڭى مۇقەددىمىسىنى ياراتتى لەينىڭ شەھىرىنىڭ بۇ خىل ئالاھىدە ئېتىبارغا سازاۋەر بولۇشى ئۇنىڭ دۆلەتنىڭ بىرلىكىنى قوغداش ۋە دۈشمەن كۈچلەرگە قارشى تۇرۇشنىڭ سىمۋولى بولغانلىقىدا دېگەندەك مەزمۇنلار كۈچەپ تەشۋىق قىلىنماقتا ئۇنداقتا لەينىڭ دېگەن بۇ خىتايچە سۆز نېمە مەنىنى بىلدۈرىدۇ خىتاي نېمە ئۈچۈن قەشقەر ئايرودرومىنىڭ نامىنى لەينىڭ ئايرودرومىغا ئۆزگەرتىدۇ؟ بۇنىڭ سەۋەبى نېمە؟ خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، قەشقەر ئايرودرومىنىڭ نامىنى لەينىڭ ئايرودرومىغا ئۆزگەرتىشنىڭ سەۋەبى، قەشقەرنىڭ تارىختىكى يىپەك يولى ۋە بۈگۈنكى خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى لىنىيەسىدىكى مۇھىم ئاۋىئاتسىيە تۈگۈنى ئىكەنلىكىنى ئەكس ئەتتۈرۈش. قەشقەرنىڭ دۆلەتلەر ئارا چېگرا ھالقىغان سودا تەرەققىيات ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئىكەن. قەشقەر ئايرودرومىنىڭ نامىنى خىتايچە لەينىڭگە ئۆزگەرتىشنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىدە خىتاينىڭ چوڭقۇر سىياسىي مۇددىئاسى ۋە شىنجاڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ ئايرىلماس بىر پارچىسى دېگەن سىياسىي سەپسەتىسىنىڭ يوشۇرۇنغانلىقىنى كۆرۈۋېلىش تەس ئەمەس ئەلۋەتتە. خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ قەدىمىي مەركەزلىرىدىن بىرى بولغان قەشقەردىكى ئايرودرومنىڭ نامىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ تارىختىن بۇيان قەشقەرنى مەركەز قىلغان رايونلارنى باشقۇرۇپ كەلگەنلىكى بۇندىن كېيىنمۇ بۇ رايوندا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ دەۋر سۈرىدىغانلىقى شۇنداقلا خەلقئاراغا ئۇيغۇر دىيارىدىكى ھەر قانداق بىر جاينىڭ نامىنىڭ ئۇيغۇرچە ئەسلى ئاتالغۇسى بىلەن ئەمەس بەلكى خىتايچىلاشتۇرۇلغان نامى بىلەن بىلىنىشىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن پىلانلىق ئېلىپ بېرىلغان بىر ھەرىكەتتۇر يېقىندا خىتاي ئىجتىمائىي پەنلەر ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان بۇ ھەقتىكى ماقالىدە ئىزاھلىنىشىچە، لەينىڭ دېگەن بۇ نام قەشقەر كونا شەھەرگە جايلاشقان ئۇيغۇرچە مەنبەلەردە يۇمىلاق شەھەر دەپ ئاتىلىپ كەلگەن جاينىڭ خىتايچە ئاتىلىشى ئىكەن. لەينىڭ قەلئەسى مەنچىڭ سۇلالىسى دەۋرىدە قەشقەرنى مەركەز قىلغان جەنۇبىي ئۇيغۇر دىيارىدىكى تۇپراقلارنى ئىدارە قىلىش ئۈچۈن سېلىنغان ھەربىي قەلئە بولۇپ، قەشقەرنىڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورنى بىلەن چەمبەرچاس باغلانغان ئىكەن. مەزكۇر ماقالىدە مانجۇ ئىمپېراتورى چەنلۇڭنىڭ مەنچىڭ ئەسكەرلىرى بازا قىلغان قەشقەردىكى بۇ قەلئەگە لەينىڭ دېگەن نامنى تەقدىم قىلغانلىقى، بۇ سۆزنىڭ قەشقەرىيەنى تىنجىتىپ، خەلقنى ئەمىن تاپقۇزۇش دېگەن مەنىنى بېرىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ماقالىدە يەنە قەشقەردىكى لەينىڭ شەھىرى، يەنى لەينىڭ قەلئەسىنىڭ ئەينى ۋاقىتتا چىڭ سۇلالىسىنىڭ ئىلگىرى كېيىن بولۇپ جۇڭغارلارنىڭ ھۇجۇملىرىنى مەغلۇپ قىلىش، خوجىلار يېغىلىقلىرىنى تىنجىتىش جەريانىدا مەنچىڭ ئەسكەرلىرى ئۈچۈن تەۋرەنمەس قورغان بولغانلىقى، شۇنداقلا چىڭ سۇلالىسىنىڭ غەربىي رايوننى قايتۇرۇۋالغانلىقىنىڭ غەلىبىسىگە سىمۋول قىلىنغانلىقى تەكىتلەنگەن. خىتاي مەنبەلىرىنىڭ قەشقەردىكى لەينىڭ شەھىرى ھەققىدە بەرگەن بۇ بايانلىرىنى ئىنچىكىلىك بىلەن تەھلىل قىلغىنىمىزدا، چيەنلۇڭنىڭ خىتاي تارىخچىلىرى تەسۋىرلىگىنىدەك تىنچلىق ئەلچىسى بولماستىن، بەلكى پروفېسسور ئابلەھەت خوجايېف ئېيتقىنىدەك، قەشقەرىيە ۋە پۈتۈن شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلغان تۇنجى خىتاي ھۆكۈمرانى ئىكەنلىكىنى، شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئون سەككىزىنچى ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا مەنچىڭ ئىمپېرىيەسى تەرىپىدىن دەسلەپكى قەدەمدە بېسىۋېلىنغان زېمىن ئىكەنلىكىنى ئېنىق كۆرەلەيمىز. خىتاي ھۆكۈمىتى نەشر قىلغان قەشقەر چوڭ ئىشلار خاتىرىسى ناملىق كىتابتا قەيت قىلىنىشىچە، مەنچىڭ ئىمپېراتورلىرىدىن چيەنلۇڭ بۇ جايدا سېپىللىق شەھەر سالدۇرۇپ، ھەربىي مەھكىمە ۋە ئەسكىرىي بازا تەسىس قىلغان. بىر مىڭ يەتتە يۈز يەتمىش بىرىنچى يىلى يارلىق چۈشۈرۈپ بۇ قەلئەگە لەينىڭ شەھىرى دەپ نام بەرگەنىكەن قەشقەردىكى يەرلىك ئۇيغۇرلار يۇمىلاق شەھەر دەپ ئاتاپ كەلگەن كېيىنچە خارابىلىققا ئايلانغان بۇ جايغا يېقىنقى يىللاردا لەينىڭ شەھىرى خارابىلىقى دېگەن تاختاي ئېسىلىپ ساياھەت نۇقتىسى قىلىپ بېكىتىلگەنلىكى مەلۇم خىتاي تارىخىدا يەر جاي ناملىرىنى ئۆزگەرتىش قىلمىشى تارىختىن بېرى مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن بىر ئادەتتۇر خىتاي تارىخىغا قارايدىغان بولساق، غەربىي خەن سۇلالىسى دەۋرىدىن باشلاپ تاكى مەنجىڭ سۇلالىسىغىچە بولغان ئۇزاق تارىختا يېڭىدىن ھاكىمىيەت بېشىغا چىققان خىتاي پادىشالىرى ئالدىنقى خانىدانلىق دەۋرىدە بەرپا قىلىنغان يەر جاي ناملىرىنى ئۆزگەرتىپ ئۆزىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى نامايىش قىلىپ كەلگەن مەنجىڭ سۇلالىسى شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن ئۈرۈمچىنى دىخوا باركۆلنى جېنشى ماناسنى سۈيلەي دەپ ئاتىغانلىقى بۇنىڭ بىر مىسالىدۇر. مۇستەبىت دۆلەتلەردە ئادەتتە يەر جاي ناملىرىنى ئۆزگەرتىش ھەرىكىتى روشەن سىياسىي مۇددىئانى چىقىش قىلغان بولىدۇ. مەسىلەن، خىتاي ھۆكۈمىتى يەر جاي ناملىرىنى بېكىتىشتە خىتاي دۆلىتىنىڭ بىر پۈتۈنلۈكى ۋە ئەمىنلىكىنى كۆزلەش، دۆلەتنىڭ ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىغا زىيان ئېلىپ كېلىدىغان يەر جاي ناملىرىنى چەكلەشتىن ئىبارەت سىياسىي مىزاننى ئاساس قىلغان. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى يەر جاي ناملىرىنى ئۆزگەرتىش سىياسىتىنىڭ ئىچ يۈزى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ زېمىندىكى ھاكىمىيىتىنى كۈچەيتىش، ئۆزىنىڭ ئىشغالىيەتچىلىك قىلمىشىنى پەردازلاش ۋە خىتاي بولمىغان مىللەتلەرنى خىتايلاشتۇرۇش مەقسىتىنى چىقىش قىلغانلىقى ئېنىق. ئۇيغۇر ئېلىدىكى يەر جاي ناملىرىنىڭ ئۆزگىرىشى گەرچە تارىختىن بۇيان يۈز بېرىپ تۇرغان بىر ھادىسە بولسىمۇ، ئەمما چىڭ سۇلالىسىنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىدە مانجۇ خىتاي ھۆكۈمرانلىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستانغا بولغان كونتروللۇقىنىڭ ئېشىپ بېرىشىغا ئەگىشىپ بۇ ھادىسە يۇقىرى پەللىگە چىققان بۇ دەۋرلەردە ئۈرۈمچى قاراشەھەر ماناس قورغاس باركۆل قاتارلىق جايلارغا خىتاينىڭ مۇستەملىكىچىلىك سىياسىتىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان خىتايچە ئىسىملارنىڭ قويۇلۇشى شۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى كوممۇنىست خىتاي ھاكىمىيەت بېشىغا چىققاندىن كېيىن ئۇيغۇر دىيارىدىكى يەر جاي ناملىرىدا كۆپ قېتىم ئۆزگىرىش بولدى مەسىلەن ئۇيغۇر ئېلىدىكى بىر قىسىم قەدىمىي شەھەرلەرنىڭ كوچا ۋە يوللىرىنىڭ ئەسلىدىكى ئۇيغۇرچە نامى ئۆزگەرتىلىپ ئورنىغا جۇڭسەن يولى ئازادلىق كوچىسى ئىتتىپاق مەيدانى دېگەندەك ناملار قويۇلغان

ئاز سانلىق مىللەتلەر تىلىدىكى يەر جاي ناملىرىنى خالىغانچە قىسقارتماسلىق، تەرجىمىدە يەرلىك تىلنىڭ تەلەپپۇزى بويىچە خىتايچىغا تەرجىمە قىلىش، دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ ئىسىملىرىنى يەر جاي ناملىرى قىلىپ قوللانماسلىق، دەپ كۆرسىتىلگەن بولسىمۇ، ئەمما خىتاي دائىرىلىرى بۇ ماددىلارغا تولۇق ئەمەل قىلمىغان. بۇ بەلگىلىمىدە يەنە شۇ جايدىكى ئامما قوللىنىپ ئادەتلەنگەن ئىسىملارنى ئۆزگەرتمەسلىك. ئىسىم قويۇشقا توغرا كەلسە يەرلىك خەلقنىڭ پىكرىنى ئېلىش لازىم. دەپ بەلگىلەنگەن. ئەمەلىيەتتە خىتاي دائىرىلىرى قەشقەر ئايرودرومىنىڭ ئىسمىنى ئۆزگەرتىشتە ھەرگىزمۇ قەشقەر ئاھالىسىنىڭ ئىسىم ئۆزگەرتىشكە دائىر پىكرىنى ئالمىغان. ئەكسىچە خىتاي دائىرىلىرى ئۆز ئالدىغا قارار چىقىرىپ بېكىتكەن. يەر جاي ئورۇن ناملىرى مەلۇم نۇقتىدىن ئالغاندا ئۆتمۈشنىڭ تامغىسىدۇر. يەر جاي ناملىرىنى تەتقىق قىلىدىغان ئىلىم خەلقئارادا توپولوگىيە دەپ ئاتىلىدۇ يەر جاي ناملىرىنىڭ ئېتىمولوگىيەسى مەلۇم مىللەت ياكى خەلقنىڭ تارىخى ئۆتمۈشى يەرلىك مەدەنىيىتى ۋە ئىجتىمائىي ئەھۋاللىرىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىدۇ يىغىپ ئېيتقاندا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى يەر جاي ناملىرىنى بولۇپمۇ قەدىمىي تارىخقا ئىگە قەشقەر قاتارلىق مەشھۇر شەھەرلەردىكى يەر ناملىرىنى خالىغانچە ئۆزگەرتىشى ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنى خىتاينىڭ ئەبەدىي بىر پارچىسىغا ئايلاندۇرۇش، بۇ رايوندا ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ھېچقانداق بىر ئىز ياكى بەلگە قالدۇرماسلىقنى نىشان قىلىشتەك سىياسىي قارا نىيىتىنىڭ ئىككى يۈزىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇل كۈنى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى، خىتاي كومپارتىيە سىياسىي بىيۇروسىنىڭ ئەزاسى ۋاڭ يى تۈركىيەدە زىيارەتتە بولۇپ، پىرېزىدېنت ئەردوغاننىڭ كۈتۈۋېلىشىغا ئېرىشكەن. ھالبۇكى، ۋاڭ يىنىڭ زىيارىتىگە نارازىلىق بىلدۈرگەن تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى شۇ كۈنى خىتاينىڭ ئىستانبۇلدىكى كونسۇلخانىسى ئالدىدا نامايىش ئۆتكۈزۈپ، تۈركىيەنىڭ ۋاڭ يى بىلەن بولغان سۆھبەتتە ئوتتۇرىغا قويۇش ئۈچۈن يەتتە تۈرلۈك تەلەپنى سۇنغان. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يىنىڭ يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنىدىكى تۈركىيە زىيارىتى شەرقىي تۈركىستان نامىدىكى ئاممىۋى تەشكىلاتلارنىڭ، شۇنداقلا تۈرك تەشكىلاتلىرىنىڭ نارازىلىقىغا ئۇچرىدى. ھەرقايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ خەۋەرلىرىگە ئاساسلانغاندا، ئىككى دۆلەت تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرى ئوتتۇرىسىدىكى سۆھبەتتە ئۇيغۇر مەسىلىسى مۇھاكىمە تېمىلىرىدىن ئورۇن ئالغان.

تەكىتلىنىپ، خىتايلارنىڭ شەرقىي تۈركىستانغا كۆچۈپ كېلىشى توختىسۇن، ئانا تىل مائارىپى ۋە دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى دەرھال ئەسلىگە كەلتۈرۈلسۇن، ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن بولغان ئالاقىسى نورماللاشسۇن دېگەندەك تەلەپلىرىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇلغان. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى يىگىرمە بەشىنچى مارتتا ئەنقەرەگە زىيارەتكە كەلگەندە تۈركىيەدىكى ئۆكتىچى پارتىيەلەر ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ قاتتىق نارازىلىقىغا ئۇچرىغان ئىدى. ئىككى يىل ئۆتكەندىن كېيىن ئېلىپ بارغان بۇ زىيارىتىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى نېمە؟ ئەنقەرەدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتى مۇدىرى، ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى خاقان فىدان بىلەن ۋاڭ يى ئۇچرىشىشىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ كۈنتەرتىپكە كەلگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى.
مۇخبىرلارغا يېپىق بۇ كۆرۈشۈشتە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تىلغا ئالغان بولسا كېرەك، چۈنكى بۇ كۆرۈشۈشتىن كېيىن ئانادولۇ ئاژانسىنىڭ بەرگەن خەۋىرىگە قارىغان چاغدا بۇ زىيارەت بىلەن بىرلىكتە ئۇيغۇر تۈركلەرنىڭكى ئەھۋالىمۇ كۆرۈشۈلدى دەۋاتىدۇ. دېمەككى بۇ كۈنتەرتىپكە كەلدى دەپ كۆرىمىز. ئەمما باشقا مەلۇمات يوق. خىتاينىڭ شىنخۇا ئاگېنتىنىڭ بەرگەن خەۋەرلەرگە قارايدىغان بولساق، جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان بىلەن كۆرۈشكەن ۋاقتىدا تۈركىيە بىر خىتاي پرىنسىپىنى يەنە داۋام قىلىدۇ دەپتۇ. بۇ بىرئاز يېقىن كېلىدۇ ئەمدى ئۇيغۇر مەسىلىسى بىلەن باغلىغاندا. ماۋۇ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى فىدان بىلەن كۆرۈشكەن ۋاقتىدا تۈركىيەدە خىتاي توپراق پۈتۈنلۈكىنى بۇزىدىغان ھەر قانداق پائالىيەتلەرگە رۇخسەت بەرمەيدىغانلىقىنى دەپ ئەسلىدە بۇ گەپلەر بۇرۇنمۇ دەپ كەلگەن بىر گەپ ئەمما يەنە تەپسىلىي نېمىلەر سۆزلەشتى ھازىر بىلمەيمىز ئەمدى ئىيى پارتىيەسىنىڭ تاشقى سىياسەتكە مەسئۇل مۇئاۋىن باشلىقى مۇھەممەد ناجى جىنىسلى ئەپەندى ۋاڭ يىنىڭ تۈركىيە زىيارىتى توغرىسىدىكى سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى.
ئۇلۇسلارئاراسى بويۇتا نە سەبەپلە تاشىنمىشسا تاشىنماسى تاشىنمىش بۇ بىزىم ئىچىن ئۆنەملى دەيىل، ئۆنەملى ئولان بۇنۇن.
قايسى سەۋەبتىن بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭ خەلقئارالىشىشى بىزنى خۇرسەن قىلماقتا. بۇنداق بىر ۋەزىيەتتە تۈركىيە بۇ مەسىلىگە كۆڭۈل بۆلمىسە تۈرك خەلقىنىڭ كۆڭلىنى رەنجىتىدۇ. تۈركىيەدىن مەدەت كۈتۈۋاتقان مىليونلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ قەلبىنى زېدە قىلىدۇ. شۇڭا تۈركىيە ھۆكۈمىتى بۇ مەسىلىگە كۆڭۈل بۆلۈشى ھەمدە بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ يولىنى ئىزدىشى كېرەك، دەپ ئويلايمەن. بىز ئىيى، يەنى ياخشى پارتىيەسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بۇندىن بۇرۇن تۈركىيە پارلامېنتىدە ۋە باشقا خەلقئارا سورۇنلاردا شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە قانداق ئىگە چىققان بولساق، بۇندىن كېيىن تېخىمۇ كۈچلۈك ھالدا ئىگە چىقىمىز. دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ قارىشىچە، ئۇيغۇر مەسىلىسى ھەر قاچان تۈركىيە بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى مۇھىم مەسىلىلەرنىڭ بىرى بولۇپ كەلمەكتە. ئۇ مۇشۇنداق بىر ئارقا كۆرۈنۈش مەۋجۇت بولۇۋاتقان ئەھۋالدا خىتاينىڭ بۇ مەسىلىنى تۈركىيەنىڭ ئالدىغا قويۇپ تۇرىدىغانلىقىنى، خاقان فىداننىڭمۇ بۇ مەسىلىنى ئوتتۇرىغا قويىدىغانلىقى ھەققىدە كۆز قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى.
شۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تىلغا ئالدى دەپ ئويلايمەن، بېسىممۇ ئىشلەتتى دەپ ئويلايمەن. چۈنكى ئىپادىلەردە مۇنداق گەپلەرمۇ بار، يەنى ئىككى دۆلەت ھەر دۆلەتنىڭكى يادرو مەنپەئەتلىرىغا كۆڭۈل بۆلۈش ۋە قوللاش لازىم دەۋاتىدۇ. شۇنىڭغا بۇ ئۇيغۇر مەسىلىسى ئىككى دۆلەتنىڭ مۇناسىۋىتىنى بۇزۇۋاتىدۇ. شۇنىڭغا سىلەر ئۇيغۇر مەسىلىسىندە بىرئاز چەكلەش ئىشلارنى بىرئاز قىلىڭلار دېگەن بولسا كېرەك ئەمدى. مەن تەخمىن قىلىۋاتىمەن.
خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر مۇتەخەسسىسى مەمەت توختى ئاتاۋۇللانىڭ قارىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى تۈركىيەدە يېقىندا تەشكىللەنگەن يېڭى ھۆكۈمەت بىلەن بولغان بىر قاتار ھەمكارلىق تۈرلىرىنى جىددىي ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا كىرىشكەن. ئۇ بۇ ھەقتىكى سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ، ۋاڭ يىنىڭ بۇ قېتىمقى تۈركىيە زىيارىتىگە يوشۇرۇنغان بىر قاتار ئامىللار ھەققىدە ئۆز پىكرىنى بايان قىلدى.
بىلگىنىمىزدەك خىتايدا ئۆتكەن يىلى شەكلەن بولسىمۇ بىر سايلام بولدى ۋە بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا جېڭى بىر رەھبەرلىك قاتلىمى بارلىققا كەلدى. ئەسلىدىكى شى جىنپىڭ باشچىلىقىدىكى ھۆكۈمەت ساقلىنىپ قالدى، لېكىن بەلگىلىك تەڭشەشلەر ئېلىپ بېرىلدى. تۈركىيەدىمۇ تۆتىنچى ئايدا يېڭىدىن سايلام بولۇپ، سايلامدا ئەردوغان باشچىلىقىدىكى ھۆكۈمەت قايتىدىن يەنە ئۇتۇپ چىقتى ۋە يېڭى ھۆكۈمەتنىڭ تەشكىللىنىشىدە ئۆزگىرىشلەر ئوتتۇرىغا چىقتى. ئەمدى مۇشۇنداق بىر ئەھۋالدا ۋاڭ يىنىڭكى تۈركىيەگە قىلغان زىيارىتى مۇھىم بىر يېڭىدىن تەشكىللەنگەن ھۆكۈمەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى كۈچەيتىش ۋە يېڭى مەسىلىلەرگە قارىتا چارىلەرنى تېپىش ئۈچۈن مۇھىم بىر ئەھمىيەتكە ئىگە.
ئۇچرىشىش دەپ قارايمەن. يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇل كۈنى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى باشچىلىقىدىكى ھەيئەت بىلەن تۈركىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان فىدان باشچىلىقىدىكى ھەيئەتنىڭ ئۇچرىشىشىدە تۈركىيە بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى سودا مۇناسىۋىتى، رايون خاراكتېرلىك ۋە خەلقئارا مەسىلىلەر ۋە يېڭى يىپەك يولىنىڭ تۈركىيە قىسمىغا دائىر مەسىلىلەر توغرىسىدا مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلغانلىقى خەۋەر قىلىندى. ئىگىلىشىمىزچە، تۈركىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان فىدان ئۇيغۇرلارنىڭ ئېغىر ۋەزىيىتى توغرىسىدىمۇ توختالغان بولسىمۇ، تۈركىيەدىكى ئاخباراتلاردا بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىلمىدى. سىياسىي ئانالىزچىلار ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە بۇنىڭ ئاشكارىلىنىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

You've been listening to Radio Free Asia.